ڏينهن کي بدلائي پوء جڏهن اهڙا انقلابات رب تعاليٰ جي تصرفات ۾ آهن رات اچي وري ڏينهن ٿئي وري رات اچي وري ڏينهن ٿئي ڳالهيون سمجهو ته الله تعاليٰ جي قدرت ۾ آهن تنهنجي نگاهن ۾ ائين ايتري قدر رب تعاليٰ جو تصرف پيو ٿو هلي اهو ئي الله آ جيڪو ڪم ڪري ٿو سڄو قدرت جو ڪرشمو آهي تنهن ڪري ماڻهو پنهنجي رب ڏي متوجه ٿئي ۽ هميشه ان جي قدرت کي محسوس ڪري جيڪي به دنيا ۾ تصرفات ۽ تقلبات آهن انهن جي واڳ ڏور الله تعاليٰ جي هٿ ۾ ماڻهو سمجهي اها شيء آهي اصلي ۽ اها آهي حقيقي جيڪي شخص رب تبارڪ وتعاليٰ جي عقيدي کان خالي ٿي اونداهين ۾ وڃي پيا انهن جي لاء وڏو سبق آهي درس عبرت جو آهي اهي اهڙي مالڪ کي نٿا مڃن ۽ ان جي تصرفات تي نٿا پيا ڪيترو ڪن اهڙا انسان آهن اهي والله يهدي من يشاء الي صراط مستقيم الله جنهن کي چاهي سڌي رستي تي هلائي رب تبارڪ وتعاليٰ جي هدايت جو انتظام به آهي ان سان گڏ وري توفيق به رب تبارڪ تعاليٰ عطا فرمائي ويقولون آمنا بالله پوء اهي ڳالهيون ٻڌي چون ٿا اسان ايمان آندوسي الله تي

سڏ ڪيو وڃي الله جي طرف ۽ ان جي رسول جي حڪم ڏانهن ليحڪم بينهم جيئن فيصلو ڪري انهن ۾ اذا فريق منهم معرضون هڪڙي جماعت انهن مان منهن ٿي موڙي ڦري ٿا بيهي رهن اهو به حال آهي انسانن جو هڪڙو اهڙي قسم جا ماڻهو جو پهرين ته چون ٿا آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولي فريق منهم پوء هڪڙي جماعت هنن مان ڦري بيهي هڪڙو واقعو ٿيو هو شان نزول هن جو اهو آهي

سو بشر نالي هڪڙو شخص هو منافقن منجهان ان هڪ زمين جي ٽڪري تي ڪيو جهڳڙو حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن وٽ فيصلي جي لاء

هو چويس ته نه هل يهودي کان فيصلو مسلمان چئي ته نه تنهنجي اڳواڻ يهودي کان فيصلو ڪرائينداسي اهو اچي ٿيو اختلاف منافق ڇڪيس ڪعب بن اشرف ڏي جيڪو يهودين جو پريو مڙس يهودي ڇڪيس رسول الله صلي الله عليه وسلم ڏي جيڪو سڀني امور جو مختار آ چي ڇو اڙي نٿو هلين چي متان اسان تي ظلم ڪري تنهنجو طرف وٺي وڃي اهي لفظ ها منافق جا تنهن ڪري الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته هي حال آهن انهن ماڻهن جا جو جڏهن هنن کي الله رسول جي پاسي ڏي سڏجي ٿو اچو الله رسول توهان جو فيصلو ڪري ليحڪم بينهم اذا فريق منهم معرضون هڪڙي جماعت انهن مان منهن موڙي ٿي بيهي وان يڪن لهم الحق پر جي نه حق هجي انهن کي اوڏهين ملي ياتوا اليه مذعنين جيڪر اچن پوء قبول ڪندي معنيٰ پنهنجو صحيح معنيٰ ۾ حق سمجهن ۽ ٻيو هن تي ظلم ڪري پوء ته فيصلي جي لاء اچن پر پوء جڏهن پاڻ ناحق تي هن ته الائي ڪيئن ايندا افي قلوبهم مرض ڇا هنن جي دلين ۾ مرض آ ام ارتابوا يا اهي ريب ۾ پيل آهن شڪ ۾ ام يخافون يا ڊڄن ٿا ۽ ان يحيف الله عليهم ته الله تعاليٰ هن تي نا انصافي ڪني ڪري ۽ رسول ان جو بل اولئڪ هم الظالمون اصل ظالم آهن هي خدا ۽ رسول جي بابت انهن کي وڏو ڌوڪو لڳل آ نبي جي صداقت يا الله جي وعدي وعيد ۾ هنن کي ڪو شڪ شبهو آ تڏهن هنن بدگماني ڪئي آهي ته معاملات ۾ متان خلاف انصاف جي اسان تي ڪو فيصلو پوي. تنهن ڪري حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن وٽ عدالت ۾ مقدمي آڻڻ جي لاء ڪترائن ٿا ۽ سمجهن ٿا ته متان اسان سان اسان جي رعايت نه ڪئي وڃي حالانڪه الله رسول وٽ حق آهي رعايت جو سوال ئي ڪونهي اها وڏي ۾ وڏي رعايت آهي جو حق حق رسائي ٿئي ڪنهن شخص جي مظلوم جي حق رسائي ٿئي اها وڏي رعايت آهي حقيقت ۾

قسم ته مڙئي قسم کڻي سگهجي ٿو پر الله جي نالي سان قسم اهو پڪو ڪرڻو آهي پنهنجي قسم کي نبي وٽ اچي قسم کڻي چون ٿا چي لئن امرتهم جي تو حڪم ڪرين سر قربان ليخرجن نڪرنداسي جاڏي چوين جنگ ته جنگ جي صلح ته صلح جي موت ته موت اهڙا قسم اچي کڻن قل اي نبي چئو هنن کي لا تقسموا قسم نه کڻو طاعة معروفة فرمانبرداري ڪريو دستوري ائين راڄ رسم فرمانبرداري ڪريو اها ڪافي آهي سڀني کان مٿي دعويٰ ڪيو فرمانبرداري جي ۽ مٿي دعويٰ ڪريو قربانيء جي، ڪا ضرورت ڪانهي ان ڳالهه جي. ماڻهو سچو سڌو ٿي هلي، راهه رسم پوريء سان بس ايترو قدر ڪافي آهي. طاعتٌ معروفة جو مطلب آهي ته دستوري فرمانبرداري ڪريو. غير دستوري فرمانبرداري اها به ماڻهوء کي طلبگار بڻائيندي آهي ڪنهن چانس جو. هڪڙو ماڻهو جو غير دستوري وڏي فرمانبرداري ڪري ته پنهنجي دل ۾ وري حق به وڌيڪ سمجهندو آهي. پوء جي اهي نه وصول ٿيندا سس ته پاڻ کي مظلوم سمجهندو آهي، تنهنڪري اسلام اعتدال تي آڻي فرمائي ٿو ته الله رسول جي فرمانبرداري ڪريو پوري پوري دستوري اهڙي گهڻي مٿي نه جو وري سڀاڻي توهان کي ڪو ڌچڪو لڳي ۽ رهندو ڦري وڃو اهو آهي مطلب ۽ پوئتي کٽل به نه رهو جهڙي طرح منافق کٽل رهندو آهي ان الله خبير بما تعملون الله تعاليٰ خبر رکندڙ آهي جيڪي جو توهان عمل ٿا ڪريو

جو صرف نه توهان پاڻ عدل تي هليو پر پوء دنيا کي عدل ۽ امانت ڏيندؤ توهان امانت سان هلو ته توهان امانت ايڏا امين بڻجي وڃو جو دنيا کي امين بڻايو توهان جيڪڏهن عدالت انصاف سان هليو ته ساري دنيا توهان منجهون عدالت انصاف حاصل ڪري اهڙو رب توهان سان واعدو ڪيو آهي اطاعت جي جواب ۾ هيٺ وري اهو مسئلو آيو آهي خلافت جو

جو هڪڙو غلام هيو قيدي اهو پڙهي پيو پوء مان ان کي ٻڌي ۽ سمجهيم ته هي الله جو قرآن آهي رومي ماڻهو عيسائي هيا پر هن ڪهڙي آيت آهي هن اها آيت پڙهي ٻڌائي ان مان ڇا سمجهيو آ ان مان مان چار ڳالهيون سمجهيون آهن من يطع الله جي معني فرائض جي تابعداري ڪري الله تبارڪ وتعالي جي احڪام جي خلاف ورزي نه ڪري ڪاميابي ورسوله ۽ رسول جي سنت ۽ ان جي تابعداري ڪري طريقه ڪار نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جو وٺي ويخش الله خدا جو خوف ڪري جيڪي گذريو آهي ان تي پشيمان ٿئي نادم بڻجي خدا جو خوف رکي توبه ڪري گناهن کان صاف ٿئي ويتقه ۽ تقوي ڪري مستقبل پنهنجو درست ڪري خدا جي خوف سان اڳتي هلي جنهن شخص فرائض ادا ڪيا ۽ رسول الله صلي الله عليه وسلم جي سنت جي طريقي تي پنهنجي زندگي ٺاهي ۽ گذريل زماني تي تائب ٿيو مستقبل ۾ خائف ٿيو اولئڪ هم الفائزون اهي ڪامياب آهن تڏهن مان ايمان آندو ته اهو الله جو ڪلام آهي جنهن ۾ ايتري قدر احاطو آهي جو جيڪڏهن رڳو اها هڪڙي آيت نازل ٿئي ها تڏهن به انسان جي ڪاميابي لاء ڪافي هئي حضرت عمر فاروق هن کي چيو ته اهو صحيح ٿو چئين برابر آهي هيٺ وعد الله الذين آمنوا منڪم ان ڪاميابي جو هڪڙو راز آهي جيڪو ظاهر ٿو ٿئي الله تبارڪ وتعالي اهڙي جماعت سان واعدو ڪيو آهي الذين آمنوا منڪم جن ايمان آندو وعملوا الصالحات نيڪي جا ڪم ڪيا

جهڙي طرح حاڪم بڻايائين انهن کي جي اڳي هئا. اڳي به ائين الله تعاليٰ ٿو فرمائي اسان پنهنجي مطيعين ۽ فرمانبردارن کي نعمت ۽ دولت استقلال ۽ آزادي ۽ حڪومت جي بخشي آهي ائين هنن کي به اهو الله تعاليٰ حضور انور صلي الله جي زماني ۾ گويا واعدو ڪري ڇڏيو قرآن پاڪ ۾ ته جيڪي نبيء جا ڪامل متبع هوندا حضور سائين جا تابعدار هوندا الله تعاليٰ انهن کي زمين جي حڪومت عطا ڪندو الله تعاليٰ انهن جي دين اسلام کي قبول فرمائيندو ۽ دنيا ۾ عدالت انهن سان نشر ڪندو ته هتي حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم فرمايو هو سياتي من بعدي جو مون کان بعد ايندي خلافة ثلاثون سنة ٽيهه سال هوندي اها پيشين گوئي رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ۽ خلافت راشده جا جيڪي دور هيا چارئي چئني بزرگن جا، اهي الله تبارڪ وتعاليٰ جي انهي واعدي جو ظهور آهي ۽ الله تعاليٰ جيڪو اعلان ڪيو انهي جي وقت جو اهو دور هو هڪڙو جيڪو گذريو آهي انهي ۾ برابر الله تبارڪ وتعاليٰ جي دين جو قيام رهيو ۽ الله جي اطاعت رهي نبي جي سنت جي دعويداري رهي ملڪ انصاف ۽ عدالت سان ڀرجي ويو معاشيات اقتصاديات انسانن جا تمام بهتر بڻجي ويا اهو سڄو معاملو ٿيو سو اهو هتي رب تعاليٰ فرمايو آهي واعدو ڪيو الله تعاليٰ الذين آمنوا مومنن سان منڪم جيڪي توهان منجها آهن منڪم جو مطلب اهو ته سڀني کي نه ڪن کي مخاطب جيڪي ان وقت ۾ هيا صحابه ڪرام مهاجرين ۽ انصار ان مهاجرين انصار جي مجموعي منجها منڪم معنيٰ هڪڙي ڌر کي هڪڙي ڌر تڏهن ٿئي جڏهن ٻه ڌريون بڻائجن، هڪڙا مهاجر ٻيا انصار، منڪم معنيٰ توهان ٻنهي مان ڪنهن هڪڙي ڌر سان، مهاجرن سان يا انصار سان. هتي ائين ٿيو پر هڪڙي ڳالهه ڏسڻ ۾ اچي ٿي ته جيڪي اسلام ۾ اڳي هيا ڄڻ خطاب انهن کي هجڻ کپي تنهن ڪري مهاجرين ان ۾ اچي ويا اهو قرينو آ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن ان ۾ الائمة من قريش امام قريش مان ٿيندا اهو فرمايو آهي اها ڳالهه به ترجيح ڏئي ٿي ۽ تقدم اسلام جي اندر اڳرائي اها به ان ڳالهه جو قرينو ڏئي ٿي وري اهي الذين آمنوا منڪم منڪم ۾ مهاجرين اچي ويا پر هڪڙا مهاجر آهن اڳيان ٻيا آهن مهاجرين پوئتي هڪڙا مهاجر آهن جيڪي بدر کان اڳ ۾ ٻيا مهاجر بدر کان پوء هڪڙا مهاجر احد کان اڳ ۾ ٻيا مهاجر احد کان پوء هلي فتح مڪي تي هجرت ختم ٿي فرمايو لا هجرت بعد الفتح ولاڪن جهاد ونية فتح مڪي کان پوء هجرت ڪانهي هجرت ختم هر ڪو جاتي هجي خوش رهي باقي جهاد ۽ جهاد نيت ڪريو اهو مهاجرين جو زمانو ان ۾ به تقدم تاخر آ تنهن ڪري جيڪي جيترو جيترو اڳي هيا اهي مخاطب انهي جا ٿيا ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ جي ان وعدي جا اهي مستحق بڻيا

الله تعاليٰ اها خلافت انهن کي ڏني يا ليستخلفنهم في الارض زمين ۾ اسان هنن کي حاڪم بڻائينداسون اهڙي طرح جيئن اڳين کي به ائين حاڪم بڻايوسي اڳي نبي انهن جا خليفا هوندا هئا هاڻي به نبي انهن جا خليفا وليمڪنن لهم ۽ ضرور ضرور ڄمائيندا ڄمائيندو انهن لاء انهن جي دين کي الله تعاليٰ انهن جي دين کي ڄمائيندو ۽ مضبوط ڪندو الذي ارتضيٰ لهم اهو دين جو پسند ڪيو الله تعاليٰ ان دين کي لهم انهن جي لاء

اهو هڪڙو سوال هيو. صبح جو به شام جو به رات ڏينهن هٿيار خوف هوندو ته متان قريش حملو ڪن پوء هڪ دفعي نبي اڪرم صلي الله فرمايو او صحابه فرمايو ته اهڙو ڏينهن ڪونه ايندو جنهن ۾ امن ۾ رهنداسين هٿيار لاهينداسين پاڻ فرمايائون انڪم لا تلبثون الا قليلا

۽ وري هڪ دفعي فرمايائون ته توهان پنهنجي انهي رب تعاليٰ تي يقين رکو هڪڙو اهڙو زمانو ايندو جو عورت جو نڪرندي مڪي مڪرم کان سو يمن جي ملڪ تائين هلي ويندي اٺ تي چڙهي ۽ پنهنجي زيورن ۽ سون ۽ ملڪيت سان ته ڪو هڪڙو شخص هوندو جنهن کان خوف ڪري بس هڪڙي الله کان خوف ڪندي آرام سان وڃي نڪرندي صحابي ٿا روايت ڪن جڏهن نبي پاڪ صلي الله وسلم جي اها روايت ٻڌيسي چئون پيا ته هي جيڪي طئي قبيلي جا ڌاڙيل ۽ چور آهن الائي ڪاڏي ويندا تڏهن اها جي اسان کي محسوس ٿي ڳالهه، ٿيو واقعي ائين ته اهي به سڀ اچي مسلمان ٿيا ۽ فرمانبردار ٿيا. ملڪ سڄو ان ۾ ڀرجي ويو. خوف کي امن سان بدلائڻ يعبدونني منهنجي عبادت ڪندا لا يشرڪون بي شيئا پاڻ فرمائن ٿا ان الشيطان يئس من جزيرة العرب ان يعبد شيطان هاڻي نااميد ٿي چڪو آهي جزيري عرب ۾ جو ٻيهر هن جو سجدو ٿئي شيطان نااميد آ هن وقت ۾ لا يشرڪون بي شيئا عبادت ڪندا منهنجي ۽ ڪنهن کي مون سان شريڪ نه ڪندا الله تعاليٰ ٿو فرمائي اهڙو هڪڙو زمانو اچي ويندو اهو فرمايو الله تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ ومن ڪفر بعد ذالک ان کان پوء جيڪڏهن ڪو ڪفر ڪري پوء جيڪڏهن اهو ڪو به شخص جيڪڏهن اهڙي حالت پهتل کان بعد جيڪڏهن ڪفر ڪري ۽ اٿي رب تبارڪ تعاليٰ جي ناشڪري ڪري ته اولئڪ هم الفاسقون اهي فاسق آهن جيڪڏهن ڪفر ڪن ته پوء اهي فاسق آهن. ڪفر ٿيندو ٻن قسمن جو. هڪڙو ڪفر ٿيندو آهي عمل جي لحاظ کان، ٻيو ڪفر عقيدي جي لحاظ کان. جيڪو عقيدو ڦيرائيندو ته اهو مرتدن ۾ داخل آهي. جهڙي طرح سان خارجين عقيدو ڦيرايو. حضرت علي ڪرم الله وجه تي هنن ڪفر جي فتوا ڏني. پوء اهي فاولائڪ هم الفاسقون معني خارجون عن الاسلام. پوء اها معني ٿيندي. يا جيڪو شخص ان کان بعد مسلمان به سمجهي ڪنهن کي ۽ بدعملي به ڪري ۽ نقصان جو حڪم ڪري وجهي جيئن حضرت عثمان رضي الله تعاليٰ عنه سان ڪيتري قدر اچي مقابلو ڪيائون دار جيڪا هئي احاطي جي حضرت عثمان رضي الله تعاليٰ عنه جي چوڌاري انهن هڪ وڏي ۾ وڏو عملي ڪفر ڪيو جڏهن هنن کان پڇن پيا حضرت عثمان پڇي پيو ته ڇا مان اهو شخص نه آهيان جيڪو اولين مهاجرين ۾ چيو ته ها برابر آهي چي مان اهو شخص نه آهيان جنهن دا جنهن غزوه تبوڪ کي تيار ڪيو چي برابر هئا چي اهو شخص نه آهيان جنهن هي کوهه خريد ڪري پنهنجو دلو ٻين ماڻهن جي دلي جهڙو ڪيو چي ته برابر چي ته پوء باقي مانکي توهان ڇو ايتري قدر تنگ ڪيو آهي پريشان ڪيو آهي چي بس اسان ته چئون ٿا تون خلافت جي عهدي تان لهي وڃ تنهن جي معني ته مسلمان سمجهنس پيا پر چون ته خلافت نه ڪر الله تعاليٰ ٿو فرمائي جيڪڏهن ان کان بعد ايڏي نعمت کان بعد ڪنهن شخص ڪفر ڪيو فاولائڪ هم الفاسقون اهي فاسق آهن عملي عملي ڪفر جا عملي فاسق عقيدي جي ڪفر جا عقيدي جا فاسق عقيدي جو فاسق اهو ڪافر هوندو آهي عملي فاسق اهو اهو مجرم هوندو آهي هتي اها آيت ٻنهي جي مٿان شامل آهي اهو واقعو ان خلافت راشده جي دور ۾ ٻن شخصيتن جي مقابلي ۾ ٿيو حضرت علي ڪرم الله وجه تي ڪفر جي فتوا ڏني ماڻهن ان الحڪم الا لله جي لفظ تي

پوء حضرت ابن عباس انهن سان مناظرو ڪيو، خارجين سان. مناظري جي صورت هيء هئي، هنن کي چيائين ته توهان جيڪي سوال ڪريو. هنن چيو ته علي جيڪڏهن امير المومنين هجڻ تان استعيفا ڏني ته هاڻي امير الڪافرين آهي. ڇو ته حضرت امير معاويه حضرت علي سائين جي درميان هڪڙو فيصلو هو، ان فيصلي ۾ حڪم بڻايو حضرت ابو موسيٰ اشعري کي ۽ حضرت

يا علي امحه هن کي ڊاهي ڪي چيائين لا امحوڪ يا رسول الله مان کي معاف ڪريو مان ائين ڊاهي نه ٿو سگهان رسول الله ته مان علي ڪجان يا مان کي معاف ڪيو وٺي ۽ پاڻ هن کي ڊاهي کرڙي وري معجزي جي طور تي محمد بن عبد الله جي فرمائي محمد رسول الله محمد بن عبد الله فرمائي ته رسول الله جو عهدو الله جي طرفان آيل عهدو آ اهو انهن جي چوڻ تي ڊراٿئي هاڻي رسول الله جو رسول الله جو اکر ڊراٿو ته رسول الله آهي ڪين ڪونهي جي ڊهڻ کان پوء به اڃا آهي ته پوء حضرت امير المومنين گهڙي استعيفا ڏني آ ته ان کي تان امير الڪافرين ٿا ڪوٺيو جو چاهي برابر ڪيئن وري پوء تان ٿا چئو ته ٻن ماڻهن کي هن پنهنجو حڪم بڻايو آ الله تعالي قرآن پاڪ ۾ فرمائي ٿو ته جيڪڏهن تان شڪار ڪيو ته پوء اتان جا ٻه ماڻهو هڪ ذوا عدل منڪم ٻه شاهد هجن جيڪي اتي شاهدي ڏين پوء ان جي قيمت مقرر ڪن حرم شريف جي شيء جو زيان ٿيو آ اهو ڏنڊ ڀربو پوء هڪڙي شيء تي، هڪڙي ڪبوتر تي، هڪڙي پکيء تي ٻه شاهد اچي ان جي قيمت ڪن. حالانڪه اها ڪهڙي وڏي ڳالهه ته ڪانهي ڪا. هيترن مسلمانن جي خون ريزي پئي ٿئي ان جي فيصلي ۾ جيڪڏهن ٻه شاهد اچي ۽ شاهدي ڏين ۽ ٻه حڪم بڻجي فيصلو ڪن، ڇا هڪڙي ڪبوتر ۽ ڳيري ۽ سهي جي خون کان به اهو گهٽ خون آ ڇا؟ هتي ٻن شاهدن جي اهميت ٿئي ٿي، هتي ناهي. اهڙي قسم جا هن کي جواب ڏئي مطمئن ڪيو. بهرحال ڇهه هزار ماڻهو ان وقت ۾ مسلمان ٿي پيا باقي ٻيا ماڻهو اڃا به مرتد رهيا پوء حضرت علي سائين جنگيون ڪيون اهي جنگين ۾ ڪيترا مري ويا جيئن ته اهي خارجي مخلص هيا ۽ سچا ماڻهو هيا پنهنجي عقيدي کي لڪائيندا ڪونه هيا تقيو انهن وٽ حرام هو تنهن ڪري اهي بچي اهي بچي نه سگهيا مري ويا الا جيڪي اتي ڪي نه هيا يا ڪي اڙيا ٿڙيا رهجي ويا باقي شيعو ان وقت ۾ ڄڻ حضرت علي کي الله تعاليٰ ڪوٺيو ۽ چيو ته علي علي آهي الله پوء اهي ان تقيي جي سبب عبدالله بن سبا يهودي تحريڪ هلائي حضرت علي سائين جي نالي تي پر هئي اسلام جي برخلاف مقصد هو ته اهڙي مقدس ڀلي شخص جو نالو وٺجي حب اهل بيت جو نالو وٺي ۽ پوء هن ان تحريڪ کي هلايو يهوديت پکيڙڻ جي ڪوشش ڪئي هئي اسلام ۾ تنهن ڪري شيعي جو مذهب ۽ عقيدو ۽ روايات ۽ رسمون سڀ يهودين واريون هيون

باهه جو عذاب ٿو ڏئي ۽ حديث آهي ته باهه جو عذاب ڏيندو آهي الله ڏسو علي الله تڏهن ته اسان کي باهه جو عذاب ڏنئي نه سڙي ويا مگر پنهنجي خيال کان نه هٽيا بهرحال هڪڙو انهن جو ڪفر هو هڪڙو اهڙو ڪفر جيڪو جيڪو صفا ارتداد تي پهتل هيو ٻيو اهڙو ڪفر هو جيڪو عملي طرح فسق هو حضرت عثمان جي مقابلي ۾ هنن اچي ايترو بلوو ڪيو حضرت

ته ملائڪن جو پهرو اڄ کان وٺي مديني منور تان لهي ويندو ۽ وري اهو پهرو ڪونه ايندو جڏهن ڪو اهو موقعو اچي وري پوء نبي سائين جن فرمايو ته مديني منور تي هڪڙو اهڙو موقعو اچڻ وارو آهي جو دجال ان تي ايندو پر مديني منور جي جيڪي دروازا هوندا ان تي ملائڪ بيٺل هوندا ان جو رخ ڦيري ڇڏيندا ٻئي پاسي ۾ اهو وقت پهري جو اچي ٿو نظر، مگر هيء مخصوص جيڪو خلافت جي دور جو نبي سائين جي دور جو پهرو هو، اها ڳالهه جو اهي ملائڪ هليا ويندا جو وري نه ايندا موٽي، پر توهان جڏهن خليفي کي شهيد ڪندؤ پوء اها ترار جيڪا مياڻ ۾ پيل آ سا اها نڪري پوندي، اها ترار مياڻ ۾ پيل جيڪا نڪرندي ته وري اها نه ٻيهر مياڻ ۾ پوندي ۽ ياد رکو نبي کي جيڪا قوم قتل ڪندي آ ستر هزار ماڻهو دنيا ۾ ان جا مرندا آهن مقابلي ۾.

ومن ڪفر بعد ذلک جيڪي ڪفر ڪندا فاولئڪ هم الفاسقون اقيموا الصلاة نماز کي قائم ڪيو بچاء جي صورت اها آهي وآتوا الزڪاة زڪات ادا ڪريو اطيعوا الرسول ۽ ۽ اطاعت ڪريو رسول جي لعلکم ترحمون ته جيئن توهان تي رحم ڪيو وڃي الله تبارڪ وتعاليٰ جو رحم ان صورت ۾ ٿيندو جو الله تبارڪ وتعاليٰ جي فرمانبرداري ڪريو نماز قائم ڪريو روايت ٿي اچي هڪڙي ان روايت ۾ آهي ته جيڪي شخص الله سان محبت ٿا رکن پيا انهن جي محبت رسول الله صلي الله عليه وسلم سان به ٿيندي جن شخصن رسول سان محبت رکي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم فرمائن ٿا ته پوء انهن جي منهنجي صحابه سان محبت ٿي جن شخصن منهنجي صحابه سان محبت رکي انهن منهنجي قرآن سان محبت رکي جن شخصن قرآن سان محبت رکي، اڳ ۾ ائين، مون سان محبت رکي، قرآن سان محبت رکي، قرآن سان محبت رکي ته منهنجي صحابه سان محبت رکي، ڇو ته اهي طالب العلم آهن قرآن جا. جن صحابه سان محبت رکي، انهن مساجد سان محبت رکي. جيڪي مساجد سان محبت رکن ٿا، الله تبارڪ وتعاليٰ انهن کي انهن مسجدن ۾ محبوب رکندو ۽ انهن جي حاجتن کي پاڻ پورو ڪندو رهندو. اها هڪڙي روايت ٿئي ٿي. واقيموا الصلاة نماز کي قائم ڪريو، اها قرطبي روايت ڪئي آهي.

وماواهم النار انهن جو ٽڪاڻو آهي باهه نيڪ بندن جي مقابلي ۾ الله تعاليٰ مردود ۽ مغضوب عليهم ماڻهن جو بيان فرمايو ۽ انهن جو انجام ٻڌايو آهي الله تعاليٰ جڏهن فرمايو ته ملڪ ۾ حڪومت ۽ زمين ۾ جڏهن خلافت عطا ٿي ويندي ته ڪافر ۽ بدڪار انهن جا جون حرڪتون ۽ مڪاريون ۽ تدبيرون سڀ شڪست ۾ ٿي وينديون الله تبارڪ وتعاليٰ جي ارادي کي ڪوئي روڪي نٿو سگهي پوء الله جي ملڪ ۾ اهي ڪاڏي به ويندا. بهرحال آخري انهن جو جيل خانو آهي جهنم. لبئس المصير بڇڙي جاء آهي انهن جي موٽي اچڻ جي. اهو رب تبارڪ وتعاليٰ انهيء درميان جڏهن مٿان منڪرات ۽ فواحش ۽ زنا جون سزائون، تهمتون، انهن واقعات کي مٿي ٻڌائيندي ٻڌائيندي، پوء رب تبارڪ وتعاليٰ قرآن جي تعليم ۽ هدايات جي اهميت ڏني. مسجدن جو بيان الله تبارڪ وتعاليٰ جي جيڪا قرآني تعليم آهي ۽ مشڪات نبوت ان جي تعريف الله نور السماوات سان ڪري ان کان بعد رب تبارڪ وتعاليٰ سارا مضمون ٻڌائيندي ساڳي ان شيء تي موٽي آيو جيڪا جو اخلاق جي بيان ۾ پهرين بيان ٿي هئي سورة انزلناها وفرضناها ۾ ۾ ساڳي انهيء مضمون تي باقي جيڪو رهيل حصو هيو انساني معاشري جو ۽ انساني معاشري کي مقدس ڪرڻ جو اهو بيان ٿو ڪجي ڇو ته حڪومت ٻن قسمن جي آهي هڪڙي حڪومت آهي صغريٰ ٻي آهي حڪومت ڪبريٰ حڪومت ڪبريٰ اهو جيڪو الله تعاليٰ واعدو ٻڌايو وعد الله الذين آمنوا وچ ۾ اها حڪومت ڪبريٰ هي وچ ۾ رکي اٿس اڳيان به اخلاق ٻڌايائين پويان به اخلاق ٻڌايائين انساني جيڪڏهن انساني اخلاق تي پابندي ڪبي اها حڪومت صغريٰ آهي امور خانه داري، پرهيز، تقويٰ، طهارت، پردو، حجاب، حلال جو کائڻ، حلال جو ڏسڻ، حلال جو اٿڻ ويهڻ، اهو سڀ انهي جي وچ ۾ حڪومت ڪبريٰ رکي آهي الله تعاليٰ. حڪومت صغريٰ معنيٰ امور خانه داري. انهي جي برپا ڪرڻ سان توهان کي حڪومت ڪبريٰ ملندي ۽ ان جو تحفظ به انهي صورت سان ٿيندو. تنهن ڪري الله تعاليٰ انهي مضمون کي وچ ۾ رکي وري پويان مضمون اڳيان مضمون هتي پوئتي آڻي بيان ٿو فرمائي. اهو آهي ربط آيات جو.

۽ ٻيا ٻارڙا جيڪي آزاد آهن اهي به وڏا نه ٿيا آهن باقي هتي هڪڙو سوال پيدا ٿئي ٿو ته ملڪت ايمانڪم آهي ته مطلق معنيٰ ننڍا هجن ٻانها يا وڏا ٻانهيون هجن ننڍيون يا وڏيون مطلق ته ائين آهي ۽ والذين لم يبلغوا الحلم منڪم ۽ تهان منجهائون تهانجي ڇوڪرن منجهائون جيڪي آزاد ٻار آهن انهن منجهان جوان نه ٿيا آهن ڇوڪرا ننڍا آهن اڃا حلم چئبو عقل کي بلوغ کي پوء اتان مسئلو ڪڍيو اٿن ته ٻانهن ۽ ٻانهين کان حجاب ۽ پردو ناهي ڪرڻو. اهو مسئلو پهريائين هيو پر جڏهن پردي جو مسئلو آيو آهي، مستقل پردي جو مسئلو هو، ان پردي جي مسئلي جي لاء پوء اتي ان ۾ ڪنهن حد تائين ڄڻ نسخ ٿيل آهي. پوء هيء ته ٻانها ۽ ٻانهيون، ٻانها جيڪڏهن وڏا هجن، جوان بالغ هجن ته پوء گهرن ۾ نه اچن. اهو مسئلو. بعد ۾ حجاب جي نازل ٿيڻ کان پوء اهو ثابت ٿيو آهي. جيستائين حجاب نه هيو تيستائين آيت اها اطلاق جي مٿان هئي. هاڻي هن اها بعض المنسوخ چئجي معنيٰ حصو هن جو هڪڙو منسوخ چئجي معنيٰ اهي ٻانها ۽ ٻانهيون اهي ٻار جيڪي ٻارن جي حڪم ۾ هن سي ته آزاد زائفون به اهڙي طرح اهي به آزاد آمد رفت ۾ رهيا باقي مرد ٻانها سي اڳي آزاد هوندا هئا هاڻي حجاب جي نازل ٿيڻ کان بعد اهي پابند رهيا پوء تي ٿيا امام صاحب ابو حنيفي ۽ ٻين بزرگن جو اهو مسلڪ آهي. بعض بزرگ انهن ٻانهن کان اجازت ڏين ٿا ته انهن تي پردو ۽ حجاب ڪونهي ڪو. بهرحال اهو هڪڙو فقهي اختلاف آهي. والذين لم يبلغوا الحلم ۽ جيڪي شخص نه ٿا پهچن بلوغ کي منڪم توهان منجهان ثلاث مرات ليستاذنڪم ثلاث مرات موڪل وٺن توهان کان ٽي دفعا روزمرا ٽي دفعا توهان جي گهرن ۾ آمد رفت جي وقت موڪل گهرن هڪڙو من قبل صلات الفجر نماز کان اڳ ۾ توهان جي جاين، ڪمرن، مخصوص جاين ۾ اهي نه اچن. حين تضعون ثيابڪم ٻيو جنهن وقت توهان منجهند جي وقت من الظهيرت منجهند جي وقت ۾ آرام جي لاء ڪپڙا وغيره هلڪا ڪريو پوء سمهي ٿا پئو ومن بعد صلات العشاء ۽ عشاء جي نماز کان بعد ثلاث عورات لڪم ان جي علت الله تعالي ٿو ٻڌائي هي ٽي وقت ماڻهو جي کلڻ جا وقت آهن ڪپڙن جي هلڪي ڪرڻ جا وقت آهن، تنهن ڪري اهڙي وقت ۾ موڪل گهري پوء انهن جي ڪمرن ۾ وڃڻو آهي. ولا جناح عليڪم ولا عليهم جناح نه آهي انهن جي مٿان گناهه بعدهن هنن ٽن وقتن کان بعد باقي ٿيندا وڃي ٻه وقت ڇو ته هڪڙو وقت آهي عشا کان بعد جو ٻيو صبح کان اڳي جو اهو وقت سارو بند ٿي ويو صبح جي نماز کان پوء عشا جي وقت کان اڳ ۾ وري ٻيو منجهند هتي ٻه وقت خلاصا ٿا رهن صبح جي نماز کان بعد منجهند تائين اهو هڪڙو وقت آزادي جو وري منجهند کان بعد عشا تائين ٻيو وقت آزادي جو ٻ وقت آزادي جا آهن ٽي ٽي وقت هڪڙا مقرر ۽ باقي وچ ۾ سلسلو رات جو اهي اجازت جا وقت آهن ليس عليڪم ولا عليهم جناح توهان تي نڪي انهن تي هن کان بعد ڪو گناهه آهي علت ان جي هيء آهي ته تنگي پهچندي موڪل گهرڻ ۾ بار بار طوافون عليڪم بعضڪم علي بعض اهي چڪر ماري رهيا آهن توهان تي هڪڙو ٻئي تي تنهن ڪري پوء موڪل جي اهڙي وقت ۾ ضرورت ڪانهي ڪا ۽ ان ۾ آزادي آهي نابالغ ڇوڪرا هجن ٻانها ٻانهيون هجن هرهر اجازت وٺڻ حرج آهي ۽ حرج مرفوع آهي الله تبارڪ وتعاليٰ انهيء کي اجازت ٿي ڏئي پئي اها حڪمت رب تبارڪ وتعاليٰ جن ڳالهين کي گهري ٿي ته بس اهو آزادي جو وقت آهي ڪذالک يبين الله لڪم الايات اهڙي طرح الله تعالي آيتون بيان ٿو ڪري والله عليم حڪيم الله تعالي علم وارو ۽ حڪمت وارو آهي واذا بلغ الاطفال منڪم الحلم جڏهن پهتا ٻار توهان منجهان حلم تي حلم چئبو آهي عقل کي ڇوڪرڙا توهان جا ٻار جڏهن وڏڙا ٿي پون فليستاذنوا پوء اهي به موڪل گهرن موڪل وارن وقتن ۾ جڏهن موڪل گهربي آهي پابندي واري وقتن ۾ موڪل گهرن ڪما استاذن الذين من قبلهم جهڙي طرح موڪل ورتي آهي اڳين معني جهڙي طرح

۽ ٻيون آهن جوان عورتون والقواعد من النساء ۽ اهي جيڪي ويٺل آهن عورتون پوهيڙيون اللاتي لا يرجون نڪاحا جيڪي نه ٿيون اميد رکن نڪاح جي معني انهن جي نڪاح جو دور ۽ زمانو بلڪل گذري چڪو آهي ضعيف ۽ پوهيڙيون ٿي ويون آهن اهڙين عورتن جي لاء الله تعاليٰ ٿو فرمائي اهي آهن قواعد عورتون اهي جيڪڏهن قواعد عورتون پرهيز ڪن ته چڱو آهي. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ناهي انهن تي ڪو گناهه جيڪڏهن لاهن، رکن، ڪپڙا پنهنجا هلڪا ڪن. ڪجهه يعني لباس اهڙو جيڪو پورو ماڻهو ڍڪيل ۽ مستور هوندو آهي گهرن ۾ اهي جيڪڏهن اهي مستورات هيون جواني جي زماني ۾ هاڻي پوهڙيون ٿي چڪيون آهن ڪڏهن مٿي جو لٽو لهي ويو ڪڏهن ڪو چولو ٿورو پاسي ٿي پيو يا ڪو ورٿ رکيائون ته پوء اهڙي قسم جي ڪپڙن کي جيڪڏهن انهن ٿورو گهڻو منتشر ڪيو آهي ته اهو ڪو گناهه انهن تي ڪونهي پر هڪڙو شرط آهي غير متبرجات بزينه نه هجن ڏيکاريندڙ زينت کي اها نيت ڪانه هجي ته پنهنجي زينت معنيٰ اگهڙ جا عضوا هرڀرو ظاهر ڪن اها نه ائين بي پرواهي يا سهل انگاري جنهن کي چئجي سستي ته پوء اهڙي طرح سان جيڪڏهن برقعو يا ڪي اهڙا ڪپڙا جيڪي ٻين عورتن کي لازم هوندا آهن ڍڪڻ اهي جيڪڏهن لاهي ڦٽي ڪن وان يستعففن خير لهن ته گناهه ڪونهي پر جيڪي عفت ڪن اڃا به پاڻ کي بچائن ۽ پرهيز جي ڪا صورت اختيار ڪن ته تمام بهتر آهي حضرت شاهه صاحب لکن ٿا ته پوڙهيون عورتون جيڪي گهر ۾ آهن جيڪڏهن ٿورن ڪپڙن ۾ رهن ته به ٺيڪ آهي ۽ جي پورو پردو ڪن ته تمام بهتر آهي گهر گهر کان ٻاهر نڪرڻ جي وقت به زائد ڪپڙا ڪن برقعو وغيره ٻيو ٽيون ته اهو ڀلو آهي جي نه ڪن تڏهن به ٺيڪ آهي بشرطيڪ زينت جو اظهار نه هجي جنهن زينت جي ظاهر ڪرڻ جو حڪم الله تعالا لا يبدين زينتهن ۾ عورتن جي لاء ڪيو هو اهو ظاهر ڪرڻ جو خيال نه هجي والله سميع عليم الله تعالا ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي انسان جي سڀني رازن کي ڄاڻي ٿو ڇو ته اصل مقصد آهي هن تنهنجي حڪومت ننڍڙي ۾ فتني جي روڪ ٿام حڪومت ننڍڙي آهي هر هڪ ماڻهو جو گهر پوء انهيء ۾ فتنو جيئن نه رهي، پردو باقي هجي. جيتري جيتري قدر فتني جو امڪان آهي، اوتري اوتري قدر حفاظت لازم آهي، جو الله تبارڪ و تعاليٰ ڏسندڙ ٻڌندڙ آهي ۽ هر هڪ شخص سان موافق معاملو ڪندو آهي، تنهن ڪري ماڻهو اهو ادب ڪري ۽ لحاظ رکي. ليس علي الاعميٰ حرج، هاڻي اهو جيڪو پردي جو حجاب، پردي وارو حجاب آهي ۽ اهو هڪڙو تڪلف آهي، اهو انسان کي ڪنهن حد تائين ڪٽي ٿو ڇڏي معاشري ۾ هڪ ٻئي کان. ڀائر، سئوٽ، عزيز، رشتيدار، اهي ڄڻ انهي حجاب جي ڪري آمد رفت انهن جي تمام محدود ٿي وڃي ٿي گهرن ۾ پوء اهو حجاب هنن کي ايتري تڪلف تي آڻي ٿو جو کاڌو پيتو کائڻ يا ڳالهائڻ ٻولهائڻ يا اٿڻ ويهڻ اهو به ڪيتري قدر محدود ٿي وڃي ٿو ان کي رب تبارڪ وتعالي آسان ڪرڻ جي لاء هتي اڳتي مسئلا پيش ڪيا آهن ته اهي شيون اهڙيون آهن جو ڪنهن حد تائين اهي محدود آهن باقي ته توهان پاڻ ۾ آزادي سان رهو ۽ ان ۾ انهي قسم جو خيال نه رکو تڪليف جا جيڪي ڪم آهن سي اهي توهان کي الله تعاليٰ معاف ڪري ڇڏيو آهي جيئن جهاد آ جمعو آ جماعت آ اهي اهڙيون شيون آهن جو اهي توهان جون گڏيل هونديون
يا اهڙي طرح مطلب مطلب هي آهي ته معذور ماڻهو محتاج ماڻهو جيڪي تندرستن جي حوالي آهن

گڏجي ٿو انهي ۾ ڪيتري قدر مون کي خبر نٿي پوي پوء مان يا گهڻو کائي ويهندس يا ٿورو خبر ناهي ته طعام گهڻو آهي يا ٿورو آهي يا ڪهڙي جنس جو آهي پوء اهڙي طرح وري اکين وارا ماڻهو اهي به محسوس ڪندا ته نابين ماڻهو سان جو گڏجي کائجي ٿو ته آيا هن کي به سندس حق مليو يا نه مليو پر ائين ئي مجلس ۾ سڄا سڌا ماڻهو جيڪڏهن ويهي کاڌو کائن ٿا ته ان ۾ استحصال نه ڪجي ڪوشش ڪجي ته جيڪو طعام رکيل آهي ان منجهان هر هڪڙو ماڻهو بهره ور ٿئي

کاڌي گڏجي کائڻ ۾ ڪو حرج ڪونهي ڪو ٿوري گهڻي جيڪڏهن ڪا ڪمي بيشي ٿي پئي ته الله تعالا هن کي معاف ڪندو آهي کاڌو گڏجي کائڻ خود بي تڪلفي آهي حلال حرام جو جيڪو مسئلو آهي سو اهو اڃا ٻيو مسئلو آهي هتي معاشري جو معاملو آهي تنهن ڪري الله تعاليٰ هتي اها ڳالهه ٻڌائي آهي اهڙي طرح مريض ماڻهو بيمار ڪن بيمارن سان گڏ کائڻ جي ڪري نفرت ٿيندي آهي ڪن ماڻهن کي وحشت ٿيندي آهي ان ان جي به پرواهه نه رکڻ کپي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن هڪڙي شخص سان جيڪو جذامي هو ان سان گڏ ويهي ماني کاڌي

پوء ڪي گر واري بيمار اٺ سان لڳندا آهن ته پوء بيماري ٿيندي آهي انهن کي توهان ٿا فرمايو لا عدويٰ ولا طيرة نه ڪي عدويٰ آهي نه ڪي طيرة آهي بيماري ٽپي هڪڙي کان ٻئي پاسي نه ويندي آهي بدشگوني به ڪانهي فرمايو ته پوء پهرين کي ڪنهن گر ڏني جيسين پهرين کي الله پر پهرين تنهنجي کي الله اهو جيڪڏهن ڪنهن شخص جو عقيدو آهي ته پوء ته هن کي پرواهه ڪانهي مٿي کائيندو پيئندو ڪنهن سان گڏ اهڙي طرح سان پريان جيڪي کارائن پيارين ٿا پاڻ سان گڏ انهن جو به جيڪڏهن ايڏو مضبوط عقيدو آهي ته انهن کي به پوء پرواهه نه آهي نه ته هونء ڪڏهن ڪڏهن ماڻهو وري شرڪ يا وسوسي ۾ پئجي ويندو آهي. تڏهن فرمايائون ته جتي بيماري هجي ته اتي ويندا نه ڪريو، وبا جي بيماري، ۽ جتي بيماري هجي اتان ڀڄندا نه ڪريو. اهو الله تبارڪ وتعاليٰ جي ڀروسي ۾ ڪمي آهي. بيمار ماڻهو ته بيمار ٿيو، ٻيا جيڪي انهي ڳوٺ جا ماڻهو آهن، جيڪڏهن اهي نڪرندا ٻاهر بيماري جي ڀؤ کان،

او ما ملڪتم مفاتحه يا توهان جو غلام ڪنجيون توهان کي ڏئي ويا آهن يا توهان جو دوست امين ڪري توهان کي ڪنجيون ڏئي ويا آهن هن جي گهر مان توهان کائو پيئو هن جي سنڀاليندڙ آهيو ملڪيت جا او صديقڪم يا توهان جو هڪڙو دوست آهي جو ان دوست وٽ وڃو ٿا اتان گهرائي ماني کائو ان ڳالهه ۾ ڪنهن قسم جو حرج ڪونهي يا اهڙي اجازت جي ڪا هرڀرو ضرورت ڪانهي ڇو ته انهن جي ملڪيت انهن جو مال تهان انهن جا حقيقي خير خواهه آهيو پوء پنهنجي ضرورت قدر جيڪڏهن توهان انهن جا کائو پيئو ته ان ۾ اجازت آهي، ڪا ضرورت ڪانهي ڪا وڌيڪ تڪلف جي. ڪنهن زماني ۾ ماڻهو احتياط ڪندا ها ته متان ڪنهن جي حق تلفي ٿئي، سو اها حق تلفيء جي لاء الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته حق تلفي نه ڪيو ۽ ان ۾ پنهنجي ضرورت کي پورو ڪيو. ماني گهرائي کائو، ان جي گهرن منجهون تان وٺو، ان کي پنڻ ٻنڻ ڪونه چئبو، نه ڪو ڪا ان ۾ حقارت ئي آهي، اها بي تڪلفي آهي، ڇو ته توهان جي حجاب ۽ توهان جي پردي توهان ۾ هڪڙي خليج حائل ڪري ڇڏي آهي، انهي حائل ڪيل خليج کي پنهنجي معاشري ۾ آساني ڪرڻ سان ٽوڙي ڦٽي ڪيو، اهو مطلب آهي.

مطلب ته اهو توهان جي پنهنجائپ ۽ پنهنجائپ جا جيڪي علاقا آهن کائڻ پيئڻ جي شين ۾ ضرورت ڪانهي جو هر وقت تان پڇو ڳڇو ايترو محسوس ضرور ڪريو ڪا جيڪڏهن مخصوص مخصوص شيء آ متان ان جو اهو زيان ٿي پوي يا هڪڙن ماني ٺاهي هٿ سان رکي آ خبر ناهي ته الاء ڇا جي لاء رکي اٿن ڪنهن مهمان کي ڏيڻي يا ڪنهن اوچتو ڪو ماڻهو هنن کي اچڻو آ ائين تان هنن جا ٽپڙ ڪڍي کائي وڃو اهو نه ڪيو ته پوء اهو ته ڪوئو ٿيو وڃي گهر ۾ کائڻ وارو يا ٻلو اها صورت اختيار نه ڪيو باقي جيڪڏهن عام طرح کاڌو پيتو يا اهڙي شيء رکيل آهي جنهن ۾ توهان محسوس نه ٿا ڪيو ته مانعيت ان ۾ آهي مانعيت محسوس نه ڪيو ته پوء توهان کي اجازت آهي

ڇو هروڀرو پنهنجي انهن لاچارن کي ماڻهو پنهنجي انهن مهمانن جي آڏو اهڙي حالات ۾ ظاهر ڪري؟ اها به هڪڙي قسم جي ڄڻ انهن تي طبيعت جو بوجه آ. بهرحال تڏهن الله تعاليٰ اجازت ڏني آ ته توهان گڏجي کائو يا جدا جدا. فاذا دخلتم بيوتا جڏهن توهان ڪنهن جي گهرن ۾ وڃو فسلموا عليٰ انفسڪم پنهنجن تي سلام ڏيو. الله جي طرفان سوکڙي، برڪت ۽ سٺائي اهڙي طرح بيان ٿو ڪري الله تعاليٰ توهان جي لاء آيات لعلکم تعقلون جيئن توهان عقل ڪريو ۽ سمجهو هن ڳالهه کي. مٿي جيڪي آيتون آيون هيون. انهن ۾ استيذان جو مسئلو هو ۽ طلب ڪرڻو هو اجازت کي، هتي رب تبارڪ وتعاليٰ وري نڪرڻ جي وقت اجازت جو حڪم ٿو ٻڌائي. مٿي هيو اچڻ جي وقت موڪل جي فليستاذنوا ڪما استاذن الذين من قبلهم جيئن اڳي توهان کي ٻڌايو ويو هو ته اذا دخلتم بيوتا فسلموا علي اهلها اتي حڪم هيو ان کي هتي پورو ڪيو ويو هاڻي اچڻ کان بعد نڪرڻ جي وقت ۾ اجازت جو مسئلو موڪلائي نڪرڻ مطلب اهو آهي

ڪا مجلس شوريٰ آهي، ڪا مشاورت آهي يا ڪو اهڙي قسم جو معاملو آهي، لم يذهبوا تيستائين نه نڪرن حتيٰ يستأذنوه جيستائين ان کان موڪل گهرن. اجازت طلب ڪري پوء ٻاهر نڪرڻو آهي. ماڻهو ايمان وارا مسلمان رسول الله صلي الله عليه وسلم جي چوڻ تي حاضر ٿي ويا يا ان وقت ۾ ڪو هڪڙو انهن جو امير آهي يا اهڙو شخص آهي جيڪو هنن کي سڏي ٿو ته بابا اچو ته ڪا صلاح مصلحت ڪريون. اجتماعي ڪم ۾ اچي شريڪ ٿيا آهن، جمعي جو معاملو آ، عيدين آ، جهاد آ، ڪا مجلس مشاورت آ، قوم جي ڀلائي آ يا شخصي اهڙو معاملو آ، ائين اٿي نه وڃبو. جيڪي الله کي ۽ رسول کي صحيح معنيٰ ۾ مڃين ٿا، انهن کي ان مجلس جو احترام ڪرڻو آ. اڳي هيو معاشري ۽ گهر جو احترام، هاڻي آهي انسان کي گڏيل ۽ سڏايل مجلس ۾ آمد رفت ان جو احترام. ان الذين يستاذنونڪ جيڪي توکان موڪل گهرن ٿا ڪي مجبوريء کان اٿي موڪل گهرن ٿا اولئڪ الذين يؤمنون بالله ورسوله اهي اهي اٿو جيڪي ايمان ٿا آڻن الله الله جي رسول تي معنيٰ سمجه ۾ هيء ڳالهه اچي ٿي ته ماڻهو اچي ڪري ڪيڏي به وڏي عزت وارو هجي موڪلائي جيڪڏهن موڪل کي حقارت ٿو سمجهي ته اهو ايترو ايمان ۾ حڪارت اٿس نقصان اٿس

اهو شبهو موڪل وٺڻ سان ختم ٿي ويندو موڪل وٺي ٿو معنيٰ ڪا ضرورت آهي هن کي تڏهن موڪل وٺي ٿو پوء ضرورت ننڍڙي هجي يا وڏي هجي هر هڪ ماڻهو جي پنهنجي حالت آ ان ٻن شبهن کي وڃائڻ جي لاء موڪل لازم آ الله ٿو ڄاڻي پنهنجي مراد کي مگر هڪڙو اهو حڪمت آ پوء الله تعاليٰ نبيء کي فرمائي ٿو جڏهن توکي موڪل گهرن لبعض شانهم ڪنهن پنهنجي ڪم لاء شان معنيٰ ڪم فاذن لمن شئت پوء تون موڪل ڏي جنهن کي گهرين معنيٰ جيڪڏهن تون چاهين ته موڪل ڏي نه ڏي، جيڪڏهن اڃا ڪا انهيء ماڻهوء جي ضرورت محسوس ڪريو ٿا، ان کي وڌيڪ ويهاريو ٿا ته ڀلي ويهاري ڇڏيو، نه ڇڏيو نه انهن کي چئو ته توهان کي ويهڻو آهي موڪل ڪانهي. ايتري قدر پابندي به وجهي سگهجي ٿي پنهنجي ان احباب جي مٿان. جيڪڏهن ان کي چئجي ته بابا ناهي نڪرڻو ۽ موڪل ڪانهي ڪا هن وقت ۾ ته ائين ٿي سگهي ٿو. ڪا اها ضرورت هوندي اڃا جيڪا پوري نه ٿي آهي ان اجتماعيت ۾ جو ايڏو احترام الله تعاليٰ ڪرايو آهي ۽ نبيء کي اجازت ڏني آهي ته تون موڪل ڏي يا نه ڏي اندر اچڻ کان بعد جنهن کي تو موڪل ڏني ڀلي ڏي واستغفر لهم الله الله کان معافي گهر انهن جي لاء جو هنن جنهن خيال تي موڪل ورتي آهي آيا اهو عذر جنهن جي بنا بنياد تي موڪل ورتي اٿن اهو ايترو اهم هيو

ربي ما اعلم و ما لا اعلم پنهنجي رب کان مان توبه ٿو گهران انهن گناهن جي جيڪي ڄاڻان ٿو جيڪي نٿو ڄاڻان هي لا اعلم وارا گناهه آهن تنهن جي لاء هتي نبي پاڪ کي الله تعالٰي فرمائي ٿو ته ان جي لاء تون ئي استغفار ڪري ڇڏ ان الله غفور رحيم بيشڪ الله تعالٰي غفور رحيم آ يعني غور فڪر کان بعد تون جيڪڏهن مناسب آ اجازت ڏي ته ڀلي ڏي اجازت تي جيڪڏهن هو عمل ڪري ته ڀلي ڪري هن ۾ هڪڙو نقصان ته سڌو سنئون ٿيو ته صحبت نبوي کان

ته نبي کي ضرور طبيعت ۾ خلش پيدا ٿيندي، مونجهه پيدا ٿيندي، تنهنڪري نبي کي توهان پنهنجي اهڙي سستيء جي ڪردار سان مونجهه ڏيو، اهو وڏي ۾ وڏو گناهه آهي. ڏينهن کي بدلائي.